۽ هي به ٻڌايو ۽ انهيء قسم جو بيان تورات ۾ به آهي ڪزرع اخرج شطو ان جو مثال اهڙو آهي جيئن هڪڙي پوک هجي جو ڪڍي پنهنجي سنگ کي پوء پاڙ کي مضبوط ڪري ۽ پاڻ به ٿلهي ٿي بيهي ڏانڊي انهيء جي فاستوي علي سوقه پوء پنهنجي پير تي کڙي ٿي بيهي رهي پنهنجي انهيء ڪاني تي الله تعاليٰ فرمايو ته انهيء طرح سان مثال هن جماعت جو ڏنل آهي اها مضبوط هوندي جماعت جيئن باغائي باغ پوکي پوک پوکي پوء اها مضبوط تيلي تي بيهي رهي سنگ کي جهلي اهڙي طرح سان اسلام جي پوک پوکي وئي آهي. اهي سنگ هن اسلام جا صحابه ڪرام، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي باغ جا. يعجب الزراع ڪڙمي کي ڏاڍا پسند اچن ٿا. ليغيظ بهم الڪفار جي ڪافرن تي غيظ ۽ غضب هجي. حضرت امام مالڪ رحمة الله عليه فرمائي ٿو، ڪتاب پنهنجي فتويٰ ۾ ٿو لکي ته جيڪڏهن ڪو شخص من اصبح وهو غائظ علي الصحابه هڪڙو صبح سان اٿي ۽ غصو هجيس صحابه کان هو ڪافر بفتويٰ القرآن فتويٰ قرآن سان هو ڪافر آ ننڊ مان اٿي ۽ صحابه ڪرام تي ڪاوڙ هجيس پر فرمايائون ته اهو ڪافر آ قرآن جي فتويٰ سان ليغيظ بهم الڪفار ڇو ته غيظ غضب ڪافرن کي ايندو آ وعد الله الذين آمنوا الله تعالي وعدو ڪيو مؤمنن سان عملوا الصالحات ايڏي وڏي جماعت آ ان سان وعدو آهي مغفرت جو اجر عظيم جو ڪم ڪرڻ وارن کان ڪم ۾ غلطي ڪمي پيشي ٿيندي آ

هي سورت حجرات مدينه منور ۾ نازل ٿي. هن سورت ۾ آداب معاشرت جو بيان آهي ۽ هن ۾ قانون ٻڌايل آهي ته جماعت مرڪزيء جو دوام ڪهڙي طرح رهندو؟ مرڪزي جماعت مديني منور ۾ هئي. اتي هڪڙو ادارو رکيل هيو. ادارو هو استيلاف القلوب جو، دلين کي جوڙڻ ۽ انهن کي پاڻ ۾ متوجه ۽ متصل ڪرڻ. ٻيو الاستدامة علي الجهاد، جهاد جي مٿان دوام رکجي، ان ۾ جيئن سستي نه اچي. حجرات سورت ۾ انهن ڳالهين جو بيان آهي.

انهيء وري پنهنجا مضامين شعر ۾ نبي سائين جي آڏو بيهي پڙهيا ۽ پنهنجا مطالبا پيش ڪيا پر شعر ۾ حضرت حسان بن ثابت اٿيو نبي سائين جن هن کي اشارو ڪيو ته تون هن کي جواب ڏي انهيء وري شعر ۾ بيهي جواب ڏنس پوء ته هو چپ ٿي ويا هنن جي نظم جو جواب نظم سان نثر جو جواب نثر سان حجتن کي جواب ڏنو ويو پاڻ ۾ چيو ته هي جيڪا شخصيت آ هن کي تائيد ٿيل آ الله جي طرفان نبي سائين جي نالي چيو والله لخطيبه اخطب من خطيبنا ولشاعره اشعر من شاعرنا بخدا هن جو خطيب اسان جي خطيب کان برجستو. هن جو شاعر اسان جي شاعر کان وڌيڪ شاعر هو. ولصوته احليٰ من اصواتنا شاعر جو آواز به اسان جي آوازن کان بهتر. ولهو احلم منا ۽ نبي اسان جي هن ساري قبيلي ۾ اسان جي ايڏين بيواجبين جي باوجود ايڏو حليم، ايڏو بردبار جو وري اسان تي گرفت به نه ڪئي. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن هن کي فرمايو ته هنن اسلام آندو چيائون سائين اسان مسلمان ٿا ٿيون ڏاڍو سٺو پوء پاڻ هن کي انعام ڏنائون هن جو اڪرام ڪيائون ڏاڍو گهڻو خوش ٿيا

او جيڪو سبرو هيو سبره بن عمرو ان چيو سائين اسان تي احسان ڪريو اسان جي قيدين کي ڇڏيو اڌ اسان جو ڇڏيو کڻي معافي طور ۽ اڌ جا اسان فديو ڏينداسون قيدين سائين جڏهن هنن کي انعامات وغيره ڏنا هڪڙو ماڻهو هنن جو پوئتي رهجي ويو فرمايو ته توهان جي سڀني کي اسان انعام ڏنا چيس ها هڪڙو ماڻهو اسان جو پوئتي رهيل آهي ان کي به ڏيون ٿا

زيادتي نه ڪريو، جنهن معاملي ۾ توهان الله ۽ رسول جي حڪم جي توقع رکو ٿا، انهي ۾ پنهنجي فيصلي کي وڌائي اڳيئون نه اچو. نبي اڪرم صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن جيڪي ارشاد فرماين، اهو ٻڌو. هروڀرو اجائي جرئت ڪري پنهنجي طرفان جيڪي وڻيو سو بيٺا ڪيو، ائين نه ڪيو. آداب، حقوق. مسلمان جي عزت ۽ تعلقات جو نباهڻ، اهي سڀ هڪڙي تمام سليقي سان هجڻ کپن، هي توهان جو اٿاريڻ، ڪنهن کي سڏ ڪرڻ يا اهو طريقو اختيار ڪرڻ اهو صحيح ناهي. اتقوا الله خدا جو خوف ڪريو، سچي فرمانبرداري ڪريو، ان الله سميع عليم الله تعاليٰ ٻڌندڙ ۽ ڄاڻندڙ آهي. اسلام هڪ اهڙي دستور جو نالو آهي، جنهن ۾ ٻانهي کي الله سان نباهڻو آهي، صحيح معنيٰ ۾ پنهنجي خواهشات کي ۽ غرضن کي حاصل ڪرڻ جي لاء اسلام کي حيلو نه بڻائجي. گهڻا ماڻهو ائين ڪندا آهن. دنيا جي مقصدن حاصل ڪرڻ جي لاء دين کي اختيار ڪندا آهن، دنيا جي مقصدن حاصل ڪرڻ جي لاء اچي ذڪر جي طلب ڪندا آهن، اچي مجلسون ڪچهريون ڪندا آهن، حالانڪه انهن جو مقصد اهو نه هوندو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته تقويٰ ڪريو، خدا جو خوف ڪريو، دنيا جي تحصيل لاء. توهان دين کي ذريعو نه بڻايو، دين کي مقصود سمجهو، دنيا حاصل ٿيڻي هوندي جيڪا پاڻ ئي حاصل ٿيندي، پنهنجي اندروني خواهش کي خواهشات کي توهان درست ڪريو، اهو فريب ڪيترو وقت هلندو، مطلب اهو آهي غلطي نه ڪريو، جيترو ٿي سگهي اخلاص سان هلو. اهو آهي مقصد انسانيت جي زندگيء جو. پوء اتي هڪڙو گفتگو ٿيو. ان تميم جي وفد ۾ اقرع بن حابس هڪڙو شخص هيو. نبي سائين جن انهن ۾ ڪنهن امير جي انتخاب جو ارادو ڪيو. اقرع بن حابس اهو اڳ ۾ آيو هو، اهو مسلمان ٿيو هو. سيدنا ابابڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه جو خيال هجي ته انهي کي امير بڻائجي، اهو مشورو ڏنائون. حضرت عمر فاروق جو خيال هيو ته قعقاع بن معبد انهي کي امير بڻائجي، قعقاع بن معبد.

ائين نه ڳالهايو، گفتگو جيئن ڳالهائڻ هوندو آهي توهان جو هڪ ٻئي سان، مطلب ته جيئن خطاب ۽ سڏ ڪري يا محمد يا احمد ائين به نه پر يا نبي الله يا رسول الله ڪري سڏ ڪريو ۽ ائين ڳالهايو جنهن ۾ توقير هجي، عزت هجي، وقار هجي، نالي وٺڻ ۾ بي وقاري ڪانهي. پر نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي اسم مبارڪ کان جيڪو لقب آهي ان لقب ۾ عهدو به اچي ٿو وڃي رسالت جو شرف به اچي ٿو وڃي سڀ ڳالهه ٿئي ٿي نالو ته اسم هوندو آهي مسميٰ جو علامت هوندي آهي ان شخص تي پر جيڪو صفاتي نالو آهي علامت سان گڏ ان جي وصف جو به بيان هوندو آهي اسم ذاتي ۾ وصف جو بيان نه هوندو آهي تنهن ڪري اها ڳالهه وڌيڪ مختار ٿي پئي ۽ چونڊجي پئي. ۽ اهو به ائين عام رواجي طرح نه، ضرورت وقت ائين سڏجي جڏهن مقصد هجي. مقصد مان معنيٰ هيء آهي ته ان کي پاڻ ڏي متوجه ڪجي. ندا جي معنيٰ اها هوندي آهي ته اقبال المنادا.

وانتم لا تشعرون توهان کي شعور به نه ٿئي خبر به نه پوي ائين توهان جو سڄو عمل اڪارت ٿي وڃي اهڙي غلطيء جي ڪري گفتگو ۾ توهان جنهن ۾ جيڪڏهن هو رعايت نه هوندي ته پوء ان ۾ اهو نقصان ٿيندو ڇو ته گستاخي طبيعت ۾ آئي، ڪفر آيو، ڪفر آيو عملن جو حبط ٿي ويو. هتان ائين سمجهه ۾ آيو ته اهو سبب اصل ڪفر آ ۽ اهو ڪفر گستاخي جي ڪري جيڪو ايندو آ سو خفي ڪفر هوندو آ. ماڻهوء کي پتو نه پوندو آ تڏهن ٿو اچي وانتم لا تشعرون توهان کي شعور به نه هجي.

وري علماء ربانيين يا اولي الامر انهن سان به درجي بدرجي ۽ آداب سان ڳالهائجي. فرق مراتب جو رکجي، مفاسد کان ۽ فتني کان پرهيز ڪجي. ان الذين يغضوا اصواتهم عند رسول الله جيڪي شخص پنهنجي آواز کي جهڪائن ٿا الله جي رسول وٽ

مجلس ۾ تواضع ۽ آداب جن لحاظ ۾ ڪيو، نبي جي آواز جي سامهون پنهنجي آواز کي پست ڪري ڇڏيائون، چئبو ته انهن جي دلين ۾ ادب آيل آهي. تقويٰ ۽ طهارت جي لاء انهن جا قلوب تيار ٿيل آهن. حضرت شاهه ولي الله محدث دهلوي لکن ٿا حجت الله البالغه ۾ لکن ٿا چار شيون شعائر الله آهن ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب جيڪو الله جي شعائر جي عزت ڪندو اها قلب جي تقوي آهي شعائر جمع آهي شعير جي شعير چئبو آهي نشان کي الله تعاليٰ جي دين جا نشان آهن قرآن پيغمبر ڪعبو نماز

لاشعوري طور جيڪڏهن هڪڙي شخص کان ڪا اهڙي حرڪت ٿي وڃي، لهم مغفرة و اجر عظيم، ان جي لاء مغفرت آهي ۽ توبهه ڪندا، آئنده جي لاء پاڻ کي سڌاري هلندا ته الله تعاليٰ انهن جي لاء ڪوتاهي به معاف ڪندو، ثواب به ملندو. پوء هدايت ٿو ڪري رب. لو انهم صبروا جي اهي وفد بني تميم وارا صبر ڪن ها حتيٰ تخرج اليهم جو تون نڪري اچين ها پاڻ ڇو ته اچڻو ئي هيو ظهر جي نماز تي اچڻو هيو لڪان خيرا لهم هجي ها انهن لاء بهتر والله غفور رحيم الله بخشڻهار مهربان آهي بنو تميم کي ايتري تڪڙ ڪرڻ نه گهرجي ها اخرج الينا اخرج الينا ٻاهر بيٺا چون وارو ڪر نڪر وارو ڪر نڪر اهو جاء هو ائين نه ڪرڻو هو انهن کي. رب تعاليٰ فرمايو ته پنهنجو پاڻ تون هونئن اچين ها نڪري انهن ڏي اهڙي ڪا خاص ڳالهه ڪانه حضور انور صلي الله عليه وسلم جي تعظيم ۽ توقير اهو هڪڙو اهڙو مرڪزي نقطو آهي جتي جميع اقوام مسلمانن جا گڏ ٿا ٿين. تنهنڪري انهي توقير جو ۽ وقار جو لحاظ رکڻ اها هڪڙي وڏي ايماني رشتي جي نشاني آهي. انهي کي محفوظ رکڻ گهرجي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن وليد بن عقبه بن ابي معيط، وليد ٿيو مسلمان، قريش منجهان هڪڙو شخص هيو. حضور سائين جڏهن هن کي موڪليو بني مصطلق قبيلي ڏانهن ته انهن کان وڃي صدقات، زڪوات، وٺي اچي وصول ڪري پهچاء. هنن به ٻڌو ته نبي پاڪ صلعم جو سفير ٿو اچي اسان ڏي قاصد جيڪو اسان کان اچي صدقات اڳاڙيندو، انهن ويچارن ڇا ڪيو جو هٿيار پنوهار کڻي سوارين تي وڏو استقبال ڪيون، جو نبي جو قاصد ٿو اچي پيو، اڪرام هنن ڪيو ويچارن. هي ڪنهن گهوڙي تي چڙهيل هو يا اڪيلو هو؟ هن کي به اها خبر پئي جو اچن ٿا چڙهيا هو ڏٺئي الائي ڇا اتان ئي موٽيو اچي پهتو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم پنڌ وچ ۾ ڪافي فاصلو هو پوء انهن ويچارن انتظار ڪيو ڏٺائون ته همراهه الائي ڪاڏي ويو موٽي وڃي ويهي رهيا گهر نبي سائين فرمايو ته تون موٽي آهين چيائين سائين هو هٿيار پنوهار کڻي مقابلي تي نڪتا ها مرتد ٿي ويا آهن تنهنڪري مان جان بچائي ڀڄي آيس غلط فهمي ڪئي صدقات به نه ڏنم پاڻ خالد بن وليد کي موڪليائون فرمايو تڪڙ نه ڪجانء ڳالهه جاچي ڏس ته ڇا آهي حضرت خالد ويو انهن وٽ رات جو پوء پنهنجا جاسوس موڪلي ته جاچي اچو. اهي جڏهن ويا ته انهن ڏٺو ته هو ته اسلام جا پابند آهن. هو ته نمازون بيٺا ٿا پڙهن، ذڪر پيا ٿا ڪن، بانگون، نمازون. حضرت خالد هنن وٽ ويو، صبح جو ويو. ڏٺائين ته واقعي صحيح آهي. هن به سائين کي موٽي اچي ڳالهه ڪئي ته نه سائين انهن ۾ خير آهي، اهو ئي ڊڄي ڀڄي آيو آهي. طبيعتون مختلف آهن انسان جون.

ڦوٽ ۽ تفريق جي سرچشمي کي بند ڪرڻ جي ڪوشش ڪريو ۽ تعليم ڏني ٿي وڃي ته توهان پنهنجي معيار کي بلند ڪريو تحقيقي معيار توهان جو وڏو هجي. هڪڙو ماڻهو پنهنجي غلط خيال تي ڪو فيصلو ڪري اچي توهان جي آڏو ڪا سمجهيل ڳالهه سندس ذهن جي پيش ڪري ۽ اها واقعي خراب هجي، تهان انهيء جي بيان تي اعتماد ڪري کڻي پوء تهان قوم تي چڙهائي ڪريو، حالانڪ ان شخص ته غلط ڳالهايو، ڪيتري قدر نه پڇتائڻو پوي ها ۽ جلد بازي تي نزاع ندامت ٿئي ها ۽ جماعت جي متعلق اسلام جي متعلق ڪيڏو نه بڇڙو نتيجو نڪري ها، تنهنڪري اهو نه ڪيو، تحقيق ڪريو. جيڪي ماڻهو نبيء وٽ خبرون کڻي اچن ڪوڙيون، ٻن گناهن جا مرتڪب، هڪڙو ڪوڙ جي خطا ۽ ٻيو ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي آڏو اچي ڪوڙ ڳالهائڻ

جيسيتائين تحقيق ٿئي هر ڳالهه کي نبي توهان جي کي ٻڌي پوء ته نبي جو فيصلو ٿي ويندو وڏي اهميت اچي ويندي تنهنڪري انهي ڳالهه کي جاچبو توهان به احتياط ڪريو احتياط کان سوا ڳالهه ڪرڻ غلط آهي. لو يطيعڪم في ڪثير من الامر جيڪر نبي توهان جي معاملات ۾ گهڻين ڳالهين ۾ توهان جي تابعداري ڪري لعنتم جيڪر توهان مصيبت ۾ اچي وڃو ولڪن الله حبب اليڪم الايمان پر الله تعالي محبت ڏني آهي توهان جي دلين ۾ ايمان جي وزينه في قلوبڪم ۽ سينگاري ٿي ان کي توهان جي دلين ۾ پيارو پيار ڏنو اٿس، محبت ڏني اٿس توهان جي طرف ايمان کي ۽ زينت ڏني اٿس انهيء ايمان کي توهان جي دلين ۾. ايمان توهان جي قلوب ۾ سينگارجي آيو آهي، تنهنڪري توهان انهيء ڳالهه کان بچي ويندؤ ۽ جيڪڏهن نبي توهان جي چوڻ تي هلي ته پوء ته خراب ڳالهه آهي، ڇو ته نبي جي پاسي ڏي آهي حق، لو اتبع الحق اهواءهم.

انهن ۾ ڪجهه جهڳڙو ٿيو، اختلاف ٿي پيو. ام زيد هڪڙي مائي هئي انصار جي، ٻئي هڪڙي غير انصاريء ڪئي شادي، ام زيد ان جو لقب هو. پوء انهيء پنهنجي مڙس سان ڪجهه جهيڙو جهڳڙو ڪيو، اختلاف ٿي پيو. ارادو ڪيائين ته پنهنجي مائٽن ڏي وڃي، مڙس هن کي جهليو. جاء کي هئس ٻه طبقا مٿين طبقي ۾ اتي بند ڪري ڇڏينس. مائٽن مٽن کي به ڪونه پيو ڇڏي. پوء ان ام زيد پنهنجي ماڻهن ڏي، مائٽن ڏي خبر موڪلي ته هي حال آهي، مون کي بند ڪري ڇڏيو اٿائين، توهان ڏي به نٿو ڇڏي، توهان کي به نٿو ڇڏي مون سان ملڻ. اهي مائٽ آيا ولر ڪري. مائيء کي اچي هيٺ لاٿائون. جيئن پاڻ سان وٺي وڃنس گهر. مڙس به اوچتو اچي نڪتو. هن به پنهنجي مائٽن کي سڏ ڪيو. زائفان جا مٽ ۽ مرد جا مٽ همراهه جا سؤٽ ٻوٽ اچي نڪتا. اچي ڪيو مقابلو. پوء سائين پاڻ ۾ وڙهيا. ٿڦا ٿڦي ٿي. ڪي پادر، ڪي ڇڙيون، ڪي لٺيون ڏاڍيون هنيون هڪ ٻئي کي. آخر اها مائي وائي ڇڏائي ويا يا نه اهو ته ائين رهجي ويو قصو.

جيڪڏهن بغاوت ڪري هڪڙو ڪنهن ٻئي تي فقاتلوا التي تبغي پوء لڙو انهيء سان جيڪو بغاوت ٿو ڪري حتي تفيء الي امر الله گڏجي پوء ان جي طاقت کي کامايو جيڪو توهان جي ڳالهه نٿو مڃي جيستائين الله جي حڪم ۽ رب جي فيصلي ڏي موٽي اچي. معتزله چوندا آهن ته ماڻهو گناهه ڪرڻ کان سان ايمان مان نڪري ٿو وڃي.

انما المؤمنون اخوة الله تعاليٰ فرمائي ٿو توهان جي برادري آهي ايمان جي مؤمن سڀ پاڻ ۾ ڀائر آهن فاصلحوا بين اخويڪم پوء پنهنجي برادر ۾ توهان صلح ڪريو ائين نه ٿئي ته توهان جي اندر اختلاف رهجي وڃي

۽ اهو ويچارو ان جو آواز هوندو هو وڏو اهو گهر ۾ رهجي پيو ايترو اديب ماڻهو هيو ٻه ٽي ڏينهن گذري ويا روئڻ لڳو اتي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جاچ ڪرائي ته ثابت نٿو اچي چيو اهو گهر ۾ روئي ٿو ويٺو هن آيت جي نازل ٿيڻ تي ته متان عمل تهان جا اڪارت ٿي وڃن هو چئي ٿو منهنجو آواز خاهي مخاهي وڏو آهي نبي سائين جي آواز کان

بيبي ام سلمه اهڙو ٻڌو اڇو هو ڪپڙو پوء هيء ٻڌي پويان چيلهه ۾ هيئن ڪري ٻڌي جو ڇڏيائين ته هن جا پلاڙا هيٺ پيا لڙڪن ٻي مائي سڳوري حضرت عائشه آهي يا حضرت حفصا آهي ڏٺائون پويان پلو ٿا لڙڪنس چي ڪانه لسان الڪلب ڄڻ ڪتي جي زبان پئي ٿي لڙڪي پوء پاڻ ۾ کليون

ولا تنابزو ۽ هڪ ٻئي تي نالو نه رکو، بالالقاب لقب ڏئي. حضور انور صلّي الله عليه وسلّم جن ويا بنو سلمه قبيلي ڏي. خدا جي قدرت انهن ۾ هڪ هر هڪ ماڻهو کي ٻه ٽي ٻه ٽي نالا. هتي اسان جي ڳوٺ ۾ به ائين ڪجهه وقت ٻه ٽي ٻه ٽي نالا هوندا ها هڪ هڪ ماڻهوء جا ۽ وري انهن جا فاصلا به فلاڻو نالو پر فلاڻو ٻيو لقب به ان کي وري ڏيندا ها پوء لقب ڪن تي خراب ڪن تي ڪيئن هاڻي اسان وٽ گهڻي قدر لقب اهي لهي ويا آهن.

اڄ اهڙو ڏينهن نه ڏسيا، ڪعبت الله تي ماڻهو هڪڙو مٿي چڙهيو بيٺو آهي. حارث بن هشام چيو، اما وجد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا مٿي بيهي حضرت بلال بانگ چئي ڪعبي تي. ان حارث بن هشام چيو ته ير هن غراب اسود کان سواء ڪو ٻيو ماڻهو ئي ڪونه مليو هو. غراب اسود چئبو آهي ڪانءُ ڪارو. حضرت بلال ٿي بيهي هو.

اندريان ٻاهريان راز رب خدا سڀ ڄاڻي ٿو يعني الله سان معاملو آهي تنهن ڪري اخلاص کپي دعويٰ نه کپي الله تعالي اخلاص عطا فرمائي

مبادي علميه کان بعد ان جي تفسير جو بيان اشاري جي طور وقت مقرر ۾ ٻڌايو ٿو وڃي الله ٿو ڄاڻي پنهنجي مراد کي جيتري قدر قاف جو عدد آهي اهو سو حضرت عمر بن عبدالعزيز اهو ڪم شروع ٿيو ستاسي کان وٺي سو تائين هجرت جو ان ۾ تدوين الحديث جو عمل جاري رهيو تيرهن چوڏهن سالن ۾ سو تائين اهو ڪم هجري تائين ٿي ويو احاديث جا ڪتاب جمع ٿيڻ شروع ٿيا. مؤطا امام مالڪ ۽ ٻيا ڪتاب تدوين ۾ لڳا. مبادي علمي قرآن کان سواء اسلام جي اندر ائين مقرر ٿيل ڪون هيا. ان قاف جي عدد ۾ احاديث جو مجموعو دستاويز طور اهو امت کي ڏنو ويو خليفه عمر بن عبدالعزيز قسم آهي قرآن مجيد جو ته اهو تهان جو دستور آهي ۽ تهان جا مبادي علمي آهن پر قاف جو مٿون آيو ان جو مطلب به هي بيهندو ته سؤ ورهيه کان پوء توهان کي تفاصيل به ملندا، دستاويزي طور ڪتابن جي صورت ۾ تدوين ٿيل، جيئن قرآن توهان وٽ مڪتوب آهي، في دفتين، اهڙي طرح توهان کي حديث به في دفاتر ملندي. اهو هڪڙو وڏو اعجاز قرآني آهي. ان جي امارت ۾ ٿيو، جنهن وقت ۾ هو مديني منور تي حاڪم بڻيو آهي ۽ اهڙي طرح ڪوفي تائين، بغداد، بصرو انهن سڀني ملڪن جي مٿان ان جي حڪومت ٿي وئي. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم بلڪ انهن ڪافرن کي عجب لڳو آهي ته انهن وٽ هڪڙو منذر آيو آهي، ڊيڄاريندڙ، معنيٰ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي

اها دور دراز ڳالهه آهي امڪان کان گهڻو پري آهي تنهن ڪري اها ڳالهه ٻڌائي عجب ۾ وجهي ڇڏيو اٿس اهو تعجب انڪاري آهي جڏهن ڪافرن جو تعجب آهي ته انڪاري ٿئي مومن جو تعجب هجي ها ته اقراري هجي ها تعجب جو اقرار تعجب جو انڪار ان متعجب جي ڪيفيت تي هوندو آهي ڪيفيت هن ۾ ايمان جي آهي ۽ ڪو ڪنهن اسلام جي ڳالهه تي تعجب ٿو ڪري، اهو ايماني تعجب آهي، اقراري آهي، نه ته انڪاري تعجب. هتي تعجب انڪاري ٿو سمجهه ۾ اچي. قد علمنا ما تنقص الارض منهم الله تعاليٰ جواب ٿو ڏئي اسان معلوم ڪري چڪا آهيون جيڪي جو کائي ٿي زمين انهن منجهون

اهو آهي فرق هڪڙو جيڪو دل جو اهو توهان سمجهو فراخ دلي رکو الله جي حڪم جي تعميل ڪريو بهرڪيف الله جي حڪمت ۽ مصلحت اها پوري ٿيندي پوء جي توهان سعادت کان محروم ٿي ويندو ته اها ڳالهه چڱي نه آهي حديث شريف ۾ اچي ٿو صحابن عرض ڪيو الله جا رسول جو هتي قرآن ٿو فرمائي ته جيڪڏهن توهان ڪم نه ڪيو ته ٻي قوم کي آڻينداسي اها ڪهڙي ٻي قوم هوندي جيڪا جيڪڏهن عربن ڪم نه ڪيو ته ٻي قوم ايندي اها

ان ۾ شڪ ناهي ته عربن وڏي خدمت ڪئي آهي پر ٻين قومن به ته خدمت ڪئي آهي جنهن جي لاء قرآن شريف بيان ڪيو آهي، پيشين گوئي ڪئي آهي، نبي سائين جن حضرت سلمان فارسي جي پٺي تي هٿ هڻي ۽ فرمايو ته اها ٻي قوم اچي خدمت ڪندي سو ابن حجر يا ٻين بزرگن ڪيترن چيو آهي ابن حجر نه پر ٻين بزرگن چيو آهي ته حضرت امام ابو حنيفو به انهي پيشين گوئي منجهه داخل ٿي سگهي ٿو ڇو ته انهي به وڏي دين جي خدمت ڪئي آهي. والله الغني وانتم الفقراء توهان غني آهيو الله تعالي فرمائي ٿو ته توهان غني نه آهيو الله غني آهي انتم الفقراء توهان محتاج ۽ فقير آهيو وان تتولوا جيڪڏهن توهان ڦري ويندو يستبدل قوما غيرڪم مٽائي آڻيندو ٻي قوم کي ثم لا يڪونوا امثالڪم اها قوم توهان جهڙي نه ٿيندي اها بشريٰ عظميٰ آهي مبارڪ هڪڙي زبردست آهي هزارن عالمن حضرت امام صاحب ابو حنيفه جي متعلق انهيء قسم جي پيشن گوئي کي صادر ڪيو آهي ۽ ائين چيو آهي ته اهو ئي شخص هو جنهن وري دين جي ايڏي خدمت ڪئي، جهاد جي ايڏي خدمت ڪئي، دين کي حقيقي طور پهچائڻ جي ايڏي خدمت ڪئي. اهو ڄڻ ٻيء قوم جو ماڻهو چئبو، ڇو ته فارسي نسل جو شخص آهي اهو، لا يڪونوا امثالڪم، اهو توهان وانگر نه ٿيندو، ايتري قدر الله تبارڪ وتعاليٰ بي پرواهي ۽ غنا ڏيکاريو آهي انهن شخصن تي جن شخصن تي قرآن نازل ٿيو آهي.

بس طف الصاع بالصاع. سڀ هڪ جهڙا آهن ڪلڪم سواء سڀ برابر آهيو جيئن ماڻو ڀري ڪڍبو آهي انسانيت جي انسانيت جي هڪڙي دولت ۽ خزاني منجهان جيڪا رب تعاليٰ پيدا ڪئي هئي انهيء منجهان هر هڪ شخص کي ماڻو ڀري ڏنو اٿس پوء عرب هجي توڻي عجم هجي باقي الله تبارڪ وتعاليٰ اسان کي قرآن جي خدمت نصيب فرمائي ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ اسان جي ذهنن کي صاف ڪري ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ اسان کي قبول فرمائي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

انهن کي سورتون مڪي ٿيون چئجن. جيڪي بعد الهجرت نازل ٿيون آهن، اهي سورتون مدني آهن. پوء خواهه مڪي ۾ نازل ٿين يا مديني ۾، قبل الهجرت، مڪي.